ທີ່ນີ້ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງຊຸມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນພະຫັດ ວັນທີ 25 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024 ຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳກັບກ ານອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ຈຳປາທອງ ແລະ ໄຊຍາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ນະຄອນຫຼວງພະບາງສ່ຽງຕໍ່ການທີ່ຈະເສຍຖານະມໍລະດົກໂລກ ຍ້ອນການພັດທະນາຫຼາຍເກີນໄປ ນ້ຳມັນກາຊວນຍັ ງສືບຕໍ່ຂາດແຄນ ຜູ້ໃຊ້ລົດຍັງລຽນຄິວເຕີມນ້ຳມັນ ຫຼື ຂ້າມໄປເຕີມນ້ຳມັນຢູ່ໄທ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທາງການລາວກູ້ຢືມເງິນ 28 ຕື້ກີບ ຕິດຕັ້ງໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ ຕໍ່ໄ ປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ອົງການຢູເນສໂກເວົ້າວ່າ ເມືອງຫຼວງພະບາງຂອງລາວ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການທີ່ຈະສູນເສຍຖານະເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຄືກັນກັບເມືອງເດຣສເດັນຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ເມືອງລິເວີພູລຂອງປະເທ ດອັງກິດ ທີ່ຖືກຖອດຖອນອອກຈາກຖານະເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຍ້ອນມີການພັດທະນາສິ່ງໃໝ່ໆໃນບໍລິເວນເມືອງເກົ່າຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງອາຄານບ້ານເຮືອນທີ່ໄດ້ເສຍພາບພົດຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ເປັນເອກ ະລັກດັ້ງເດີມ ແລະ ທັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ວິຖີຊີວິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ນອກຈາກນັ້ນ ສິ່ງທີ່ໜ້າກັງວົນໃຈ ຄືການສ້າງຂົວໃນແມ່ນ້ຳຄານ ທີ່ອາດຈະມາທົດແທນຂົວໄມ້ໄຜ່ທີ່ທະນຸບຳລຸງໃນລະດູແລ້ງນັ້ນ ກໍອາ ດຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ເມືອງເກົ່າແກ່ແຫ່ງນີ້ຂອງລາວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສຳນັກຂ່າວ Nikkei Asia ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນມື້ວັນທີ 14 ມົກກະລານີ້ ພ້ອມກັນນັ້ນ ອົງການຢູເນສໂກຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງເຂື່ອນ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ທ່ານ ມິນຈາ ຢາງ ອະດີດຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນມໍລະດົກໂລກຂອງອົງການຢູເນສໂກ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມເມື່ອປີກາຍວ່າ ຢ້ານເມືອງນີ້ຈະຫັນປ່ຽນຕົວເມືອງແຄມແມ່ນ້ຳປະຫວັດສາດໄ ປສູ່ທະເລສາບ ຖ້າເຂື່ອນທີ 2 ຖືກສ້າງຂຶ້ນແທ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຫຼວງພະບາງຄວນຖືກຍົກເລີກຈາກການເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກ ອັນອາດໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າມີການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງໃນແ ມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງພະບາງພຽງ 25 ກິໂລແມັດນັ້ນ ກໍອາດຈະປ່ຽນເມືອງແຄມຂອງທີ່ມີປະຫວັດສາດແຫ່ງນີ້ ເປັນເມືອງແຄມທະເລສາບ ແຕ່ໃນເມື່ອລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບໃນເມືອງສູງຂຶ້ ນ ກໍເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂາຍ ຫຼື ຍ້າຍອອກໄປຢູ່ນອກເມືອງ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຕ່າງໆ ມີທ່າອ່ຽງຈະເປັນຄົນຈີນ ແລະ ຄົນຫວຽດນາມຫຼາຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມມໍລະດົກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່ າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນມື້ວັນທີ 24 ມົກກະລານີ້ວ່າ ອົງການຢູເນສໂກເຂົາເຄີຍເວົ້າຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນປີ 2023 ນັ້ນແລ້ວ ແຕ່ທາງກົມມໍລະດົກຂອງລ າວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຫຍັງ ມັນເປັນຮ່າງຄຳເຫັນຊື່ໆ ເນື້ອໃນທີ່ເຂົາເຈົ້າລົງຂ່າວອັນນັ້ນມັນ ແມ່ນຮ່າງຄຳເຫັນຂອງທາງສູນອັນມໍລະດົກໂລກ ຕັ້ງແຕ່ອັນປີກາຍນີ້ພຸ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນມູນຄວາມຈິງເດີ້ ເພາະວ່າພ ວກເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຫຍັງຈາກຢູເນສໂກກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ານໜຶ່ງກໍກ່າວວ່າ ເລື່ອງການຖອດຖອນນະຄອນຫຼວງພະບາງອອກຈາກການເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກນັ້ນ ເປັນພ ຽງຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນເວົ້າກັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຖິງແນວໃດຕົນກໍຄິດວ່າ ທາງການເພິ່ນກໍຈະມີການເຂັ້ມງວດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ຮວມທັງຄົນຈີນທີ່ເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດ ແລະບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະ ບຽບຂອງຢູເນສໂກນັ້ນ ຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນເຂົາເວົ້າຊຸມແຊວກັນໄປຊະດອກອັນນີ້ນະ ແຕ່ວ່າຕົວຈິງແທ້ກໍຊິບໍ່ເຖິງຂະໜາດນີ້ ເພາະວ່າເພິ່ນກໍຊິຄຸ້ມຄອງເຂັ້ມງວດຂຶ້ນຕື່ມຫັ້ນແຫຼະ ຫຼາຍເລື່ອງ ສ່ວນຫຼາຍ ຄົນຈີນເຂົາເຈົ້າຈະມາເຊົ່າຕຶກອາຄານຫຍັງຢູ່ແຖວມໍລະດົກຫັ້ນນະ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍ ບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈເລື່ອງອັນລະບຽບຂອງຢູເນສໂກ ເຂົາກໍຈະເຮັດຕາມໃຈຫັ້ນນະ
ໃນຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ປະກອບການຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງກໍເວົ້າວ່າ ເລື່ອງທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ຍິນຂ່າວຢູ່ ແຕ່ຄິດວ່າບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ເພາະໃນກາງເມືອງກໍຍັງມີການອະນຸຮັກວັດທະນະທຳຕ່າງໆໄວ້ຢູ່ ເຖິງມີການ ພັດທະນາໃນເຂດນອກ ເຂດອ້ອມແອ້ມນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍມີແຕ່ຂ່າວລືຊື່ໆ ຄືຊິບໍ່ມີຄວາມຈິງເທື່ອເນາະ ການປຸກສ້າງຫໍເຮືອນຫຍັງກະໄດ້ຜ່ານມໍລະດົກ ກະໄດ້ເຮັດຊົງແບບລາວໆຂອງຫຼວງພະບາງຢູ່ ການພັດທະ ນາມີແຕ່ເຂດເຂດນອກໆພຸ້ນແຫຼະ ອ້ອມເມືອງນັ້ນນະ ກະສ້າງນັ້ນສ້າງນີ້ຂຶ້ນຫັ້ນແຫຼະເນາະ ຈີນແດ່ລາວແດ່ໄປຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າຊິເຮັດສະລິງສະເລິງ ໝ້ຽງຊິຂີ່ກະເຊົ້າຫຍັງຊີ້ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໃຫ້ເຮັດຢູ່ເຂດນ ອກຫັ້ນນະ ແລະປະຊາຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າຢູເນສໂກເພິ່ນຈະຖອດຖອນເມືອງມໍລະດົກໂລກນີ້ ກະຊິແມ່ນຫັ້ນແຫຼະ ຄົນຈີນເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດຫຼາຍ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍບໍ່ນັບຖື ຮີດຄອງປະເພນີຂອງເມືອງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຢູເນສໂກຢາກໃຫ້ແກ້ໄຂ ໄດ້ຍິນເພິ່ນຊິຖອດ ຊິແມ່ນຄືວ່າຫັ້ນແຫຼະ ມັນແບບມີການພັດທະນາຫັ້ນແຫຼະ ຄົນຈີນເຂົ້າມາຫຼາຍ ມາຄ້າມາຂາ ຍ ມາລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດ ແລ້ວມັນບໍ່ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນໜຶ່ງເນາະ ເມືອງມໍລະດົກເຮົາກໍກ່ອນຊິໄດ້ກໍບໍ່ແມ່ນງ່າຍເລີຍເນາະ ໂດ່ງດັງໄປຮອດທົ່ວໂລກນີ້ ເຂົາກໍມາທ່ອງທ່ຽວ ເຮົາມີຫຍັງ ຂາຍກໍໄດ້ຂາ ຍເດ້ ແລະຊາວນະຄອນຫຼວງພະບາງອີກຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວວ່າ ຖ້າຢູເນສໂກຈະຖອດຖອນເມືອງຫຼວງພະບາງອອກຈາກມໍລະດົກໂລກ ກໍເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສຍດາຍ ເພາະວ່າກ່ອນຈະໄດ້ມ າກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແຕ່ມັນກໍເປັນຄືກັນກັບຄຳເວົ້າຂອງຢູເນສໂກແທ້ ທີ່ວ່າເມືອງຫຼວງພະບາງມີການພັດທະນາຫຼາຍຂຶ້ນ ຮວມທັງມີໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ຈະມີຜົນກະທົບໜັກຕໍ່ຊາວບ້ານ ຄັນຖອດແ ທ້ກໍເສຍດາຍ ໂອ້ຍ ນັກລົງທຶນເຂົາເຂົ້າມາຫຼາຍ ເຮັດຮ້ານອາຫານ ເຮັດໂຮງແຮມຫຼາຍ ສ້າງເຂື່ອນນະ ເຂົາໄປສ້າງຍັນເໜືອກະບໍ່ເປັນຫຍັງ ຄັນວ່າເຂົາບໍ່ເຮັດນ້ຳຖ້ວມ ກະບໍ່ແນ່ຖ້າວ່າມັນແຕກກະຫຼວງພະບ າງນີ້ໄປໝົດ ນະຄອນຫຼວງພະບາງໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກໃນມື້ວັນທີ 9 ທັນວາ 1995 ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 19 ຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ທີ່ກຸງເບີລິນ ປະເທດເຢຍລະມັນ ການໃຫ້ນະຄ ອນຫຼວງພະບາງເປັນມໍລະດົກໂລກ ກໍຍ້ອນວ່າເມືອງນີ້ເປັນເມືອງທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະສົມປະສານທີ່ຍອດຢ້ຽມຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳດັ້ງເດີມ ແລະໂຄງສ້າງເມືອງໃນຍຸກອານານິຄົມຂອງຢູ ໂຣບໃນສະຕະວັດທີ 19 ແລະ 20 ນອກຈາກນັ້ນ ສະພາບແວດລ້ອມໃນເມືອງນີ້ຍັງມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຮັກໄວ້ຢ່າງຈົບງາມ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັ້ນຕອນສຳຄັນໃນການຮວບຮວມປ ະເພນີຂອງສອງວັດທະນະທຳໄວ້ນຳດ້ວຍ ໃນໄລຍະສັບປະດານີ້ ທົ່ວປະເທດລາວຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບບັນຫາການຂາດແຄນນ້ຳມັນກະຊວນ ເຖິງແມ່ນວ່າພາກລັດ ແລະ ຜູ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນກະຊວນກຳລັງເລັ່ງ ແຈກຢາຍນ້ຳມັນກະຊວນໄປຕາມປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງຕ່າງໆແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງມີຜູ້ໃຊ້ລົດຈຳນວນໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ລຽນຄິວເຕີມນ້ຳມັນກະຊວນຢູ່ຕໍ່ໜ້າປ້ຳນ້ຳມັນຫຼາຍແຫ່ງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວ ຽງຈັນ ລວມທັງນຳລົດຂ້າມໄປເຕີມນ້ຳມັນຢູ່ໄທນຳດ້ວຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ລາວກ່າວວ່າ ນ້ຳມັນກະຊວນຢູ່ເມືອງທຸລະຄົມຍັ ງບໍ່ມີຈຳໜ່າຍທຸກປ້ຳ ບາງຄົນກໍໄປລຽນຄິວລໍຖ້າເຕີມນ້ຳມັນ ແລ້ວນ້ຳມັນໝົດກ່ອນໄດ້ເຕີມ ຕ້ອງໄດ້ດູດນ້ຳມັນຈາກລົດຄັນອື່ນມາໃສ່ຊົ່ວຄາວ ດັ່ງທີ່ລາວໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນວັນທີ 24 ມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ ວ່າ ໂອ ເລື່ອງນ້ຳມັນກະຊວນກໍມີຕົວະ ມັນຂາດ ເອີ ອັນນີ້ເມືອງທຸລະຄົມ ປ້ຳວະ ເມືອງທຸລະຄົມເຮົາ ໂຫ ມັນມີຊາວປາຍກວ່າປ້ຳຕົວະ ມັນບໍ່ມີນ້ຳມັນ ແມ່ນຕົວະ ໂອ ສ່ວນຊິໄດ້ໃສ່ ບາງເທື່ອກໍບາງຄົນກໍບໍ່ໄດ້ໃສ່ ໝົດ ກ່ອນກໍມີ ຕອນນີ້ອັນນະ ເມືອງທຸລະຄົມ ເວົ້າເຖິງກະຊວນຫັ້ນ ຖືວ່າໝົດທຸກປ້ຳ
ຊາວບ້ານອີກຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ ລາວກໍບໍ່ສາມາດຊອກຫາປ້ຳນ້ຳມັນເພື່ອເຕີມນ້ຳມັນກະຊວນໄດ້ປະມານສີ່ຫາຫ້າມື້ແລ້ວ ຍ້ອນປ້ຳນ້ຳມັນບໍ່ມີນ້ຳມັນກະຊວນໃຫ້ໃສ່ ແລະ ລາ ວກໍໄດ້ເຫັນຂ່າວລົດໄປລຽນຄິວເຕີມນ້ຳມັນກະຊວນຕາມສື່ສັງຄົມອອນລາຍແລ້ວ ດັ່ງທີ່ລາວກ່າວວ່າ
ນ້ຳມັນກະຊວນບໍ ແມ່ນ ດຽວນີ້ຢູ່ທ່າງ່ອນຫັ້ນນະ ໂອ ກະຊວນຫຼາຍ ກໍເຕີມນຳປ້ຳທົ່ວໄປນີ້ແຫຼະ ໂອ ຫຼາຍມື້ລະ ປະມານສີ່ຫ້າມື້ນີ້ແຫຼະ ໃນວຽງນະ ເຫັນແຕ່ເຂົາລົງຄລິບລົງຫຍັງຫັ້ນແຫຼະ ໄປລຽນຄິວວ່າຊັ້ນ
ທີ່ຜ່ານມາ ທາງສະມາຄົມນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ແລະ ອາຍແກັສລາວ ໄດ້ອອກບົດຖະແຫຼງຊີ້ແຈງສາເຫດການຂາດແຄນນ້ຳມັນກະຊວນໃນເທື່ອນີ້ວ່າ ຍ້ອນມີການປິດປັບປຸງສາຍການຜະລິດນ້ຳມັນຢູ່ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັ ນຂອງໄທ ໂດຍສຳນັກຂ່າວໄທຣັດຂອງໄທ ລະບຸຂໍ້ມູນຕື່ມວ່າ ການປັບປຸງສ້ອມແປງໜ່ວຍກັ່ນນ້ຳມັນດິບທີ 3 ຂອງໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນບໍລິສັດໄທອອຍ ຢູ່ແຂວງຊົນບູລີ ປະເທດໄທ ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ກຳລັງການຜະ ລິດນ້ຳມັນກະຊວນຫຼຸດລົງເຖິງ 240 ລ້ານລິດ ທາງການໄທຈຶ່ງໄດ້ຫ້າມການສົ່ງອອກນ້ຳມັນກະຊວນ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຈຳເປັນຕາມສັນຍາ ເພື່ອຮັກສາລະດັບປະລິມານນ້ຳມັນໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເ ທດໄທ ດ້ວຍສາເຫດດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງຢູ່ລາວປັບເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ 3 ເທື່ອ ໃນໄລຍະເດືອນມົກກະລາ ໂດຍນ້ຳມັນກະຊວນ ປັບຂຶ້ນລວມ 1,240 ກີບຕໍ່ລິດ ຂະນະທີ່ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 95 ປັບຂຶ້ນ ລວມ 1,380 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 91 ປັບຂຶ້ນລວມ 850 ກີບຕໍ່ລິດ ທັງນີ້ ທາງລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ ໄດ້ອອກປະກາດໃນມື້ວັນທີ 24 ມົກກະລານີ້ວ່າ ມື້ນີ້ມີປ້ຳນ້ຳມັນໂຕແບບຂອງລັດວິສາຫະກິດ ດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນ 4 ປ້ຳ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຍັງມີນ້ຳມັນກະຊວນໃຫ້ບໍລິການຕາມປົກກະຕິ ປະກອບມີ ປ້ຳສີວິໄລ ບ້ານສີວິໄລ ເມືອງໄຊທານີ ປ້ຳແສງສະຫວ່າງ ບ້ານດົງຈອງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ປ້ຳໂພນສະ ອາດ ບ້ານໂພນສະອາດ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ປ້ຳຈອມທອງ ບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ໂດຍແຕ່ລະມື້ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ທາງລັດວິສາຫະກິດກຳລັງດຳເນີນການນຳເຂົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂະນະທີ່ເຈົ້າຂອງປ້ຳນ້ຳມັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່າວວ່າ ມື້ນີ້ຍັງມີລົດລຽນຄິວເຕີມນ້ຳມັນກາຊວນຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍທີ່ປ້ຳຂອງລາວຍັງມີນ້ຳມັນກາຊວນພ້ອມຈຳໜ່າຍຢູ່ປະມານ 10,000 ລິດ ເຊິ່ ງຄາດວ່ານ້ຳມັນກາຊວນໜ້າຈະໝົດປ້ຳພາຍໃນເວລາປະມານ 14 ໂມງ 15 ໂມງແລງນີ້ ດັ່ງທີ່ລາວກ່າວວ່າ

ດັ່ງທີ່ພະນັກງານປ້ຳນ້ຳມັນນາງໜຶ່ງຢູ່ແຂວງໜອງຄາຍ ປະເທດໄທ ກ່າວວ່າ ມີລົດກະບະ ແລະ ລົດຈິບລາວເຂົ້າມາເຕີມນ້ຳມັນຢູ່ໃນປ້ຳນ້ຳມັນຂອງນາງເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນໄລຍະນີ້ ດັ່ງທີ່ນາງກ່າວວ່າ
ເຢີະນະຊ່ວງນີ້ ເພາະວ່າຕັ້ງແຕ່ອາທິດທີ່ແລ້ວນະ ກໍຮູ້ສຶກຜິດສັງເກດວ່າລົດເຢີະ ແລ້ວກໍອາທິດນີ້ເຢີະ ເຢີະມາກເລີຍ ນາງກ່າວວ່າ ຫຼາຍແທ້ຊ່ວງນີ້ ເພາະຕັ້ງແຕ່ອາທິດທີ່ແລ້ວກໍຮູ້ສຶກຜິດສັງເກດວ່າລົດຫຼາຍ ແ ລ້ວກໍອາທິດນີ້ລົດຍິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນແຮງ ແມ່ນໆ ລົດກະບະ ສ່ວນຫຼາຍກໍລົດລາວກໍຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຊ່ວງນີ້ເບິ່ງຄືວ່າມັນຫຼາຍຂຶ້ນ ອັນນີ້ມັນກໍບໍ່ໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍເພິ່ນກໍມາເຕີມເຕັມຖັງຢູ່ແລ້ວ ຄັນຖ້າເປັນລົດລາວ ສ່ວນຫຼາຍ ກໍຈະເປັນພວກ Fortuner ລົດ Vigo ສີ່ປະຕູ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນ 4 ປະຕູ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍານາງໜຶ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວວ່າ ການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຂອງລາວຍັງຄົງສືບຕໍ່ຕາມປົ ກກະຕິ ແລະ ຈະມີການແຈກຢາຍນ້ຳມັນຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນໄວໆນີ້ ຕາມການປະເມີນປະລິມານນ້ຳມັນຂອງທາງການ ດັ່ງທີ່ຍານາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ
ໂດຍ ການນຳເຂົ້າເຮົາແມ່ນນຳເຂົ້າປົກກະຕິເຈົ້າ ໂດຍ ເວລາ ເພາະວ່າເພິ່ນກະຮູ້ຈຳນວນນ້ຳມັນຫັ້ນນະ ວ່າແຕ່ລະປ້ຳມີເທົ່າໃດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ຕຳແໜ່ ງ ແລະ ສຽງ ກ່າວວ່າ ທາງການໄທໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄານ້ຳມັນເທື່ອໃໝ່ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ທາງການໄທຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງອອກນ້ຳມັນໃຫ້ແກ່ລາວນຳດ້ວຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈ າກຫວຽດນາມຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງນີ້ ຄວາມຕ້ອງການການຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນຢູ່ປະເທດລາວ ແມ່ນສູງຫຼາຍກວ່ານ້ຳມັນປະເພດອື່ນໆ ຍ້ອນເປັນນ້ຳມັນສຳລັບລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທັງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ ລົ ດເມໂດຍສານ ລົດກະບະ ລົດຈິບ ແລະ ລົດຕູ້ ໂດຍອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນຂອງລາວຢູ່ທີ່ 3.5 ລ້ານລິດຕໍ່ມື້ ແລະ ນ້ຳມັນແອັດຊັງຢູ່ທີ່ 1 ລ້ານລິດຕໍ່ມື້ ໂດຍໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ລາວນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງທັງໝົ ດ 1,654 ລ້ານລິດ ປະກອບມີ 1 ນ້ຳມັນກາຊວນຈຳນວນ 1,259 ລ້ານລິດ ຄິດໄລ່ເປັນ 76.12% ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 3 ໃນ 4 ຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງທັງໝົດ 2 ນ້ຳມັນແອັດຊັງ ທັງປະເພດພິເສດ 95 ແລະ ປະເພດທຳມະດາ 91 ຈຳນວນ 365 ລ້ານລິດ ຄິດ ໄລ່ເປັນ 22.07% 3 ນ້ຳມັນປະເພດອື່ນໆ ຈຳນວນ 29.94 ລ້ານລິດ ຄິດໄລ່ເປັນ 1.81% ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກວດກາການນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ສະເພາະໂຄງການສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ບໍ່ເກີດຜົນ ຈະຕ້ອງໃຫ້ຢຸດ ຫຼື ຍົກເລີກ ທ່ານກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ປະຈຳປີ 2023 ໃນມື້ວັນທີ 17 ມົກກະຣານີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນັ້ນ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 23 ມົກກະຣານີ້ວ່າ

ໄປຕາມກົດໝາຍຂອງສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແຕ່ວ່າຄັນລັກນີ້ກະ ກໍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນດອກ ມີແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າເບິ່ງລັດອະນຸຍາດແລ້ວ ແຕ່ວ່າການເສຍພັນທະມັນກະຊິບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຫັ້ນນະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສຳລັບບໍລິສັດໃດ ຫຼື ໂຄງການໃດທີ່ໄດ້ລົງທຶນໄປແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ເສຍພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄືນຕາມລະບຽບການ ຖ້າບໍ່ຈ່າຍກໍຈະຖືກຍົກເລີກໃຫ້ຜູ້ອື່ນສຳປະທານຕໍ່ ບໍລິສັດໃດທີ່ ທີ່ໄດ້ລົງທຶນແລ້ວເນາະ ບໍ່ໄດ້ຈ່າ ຍ ຫຼືວ່າບໍ່ໄດ້ເສຍພັນທະຕ່າງໆຫັ້ນແຫຼະເນາະ ມັນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄືນຕາມລະບຽບການ ຫຼືວ່າໂຄງການໃດບໍ່ເຮັດກະເຊົາ ຍົກເລີກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄືນດິນໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຊົ່າຕໍ່ ສຳປະທານຕໍ່ ທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ຖືກບຸກຄົນ ຫຼື ນິ ຕິບຸກຄົນນຳໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໂຕ ໂດຍສະເພາະການລັກຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໃນທີ່ດິນຂອງລັດ ເຊິ່ງຢູ່ນອກເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນັ້ນ ເປັນບັນຫາທີ່ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍ ແຕ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຫັນດິ ນນັ້ນເປັນດິນ 3 ປະເພດປ່າ ຄືປ່າສະຫງວນ ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ

ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງເລື່ອງການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແລ້ວນັ້ນນຳດ້ວຍ ການຂຶ້ນທະບຽນໃບຕາດິນຊັກຊ້າກໍຍ້ອນວ່າ ຢູ່ນະຄ ອນຫຼວງວຽງຈັນມີບາງເມືອງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຊ້ອຳນາດໜ້າທີ່ເຊັນຊື້ຂາຍທີ່ດິນຂອງລັດໃຫ້ປະຊາຊົນຕ່າງແຂວງ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຊື້ດິນຂອງລັດອັບປະໂຫຍດ

ເຂົ້າໄປຈັບຈອງດິນລັດດິນຫຼວງ ແລ້ວກໍໂດຍຍຶດຖືວ່າຕົວເປັນກຳມະສິດນີ້ລະ ດ້ວຍໃຊ້ສິດຂອງຕົວເອງ ກໍໄປຫຼອກລວງຂາຍໃຫ້ຄົນອື່ນລົງໂຊຊຽວ ຄົນຢູ່ຕ່າງແຂວງມາຊື້ແລ້ວອັບປະໂຫຍດນີ້ແຫຼະ ອ້າງລາຄາ ຖືກໆ ບຸກຄົນຢູ່ຕ່າງແຂວງເຂົາເຈົ້າກໍຢາກມາຢູ່ນະຄອນຫຼວງເນາະ ເຫັນວ່າມັນຖືກກະເອົາເງິນໄປຈຳ ຈຳແລ້ວກະຊ້ອນກັນບໍ່ໄດ້ ເຂົາຮ້ອງວ່າ ອ່າ ຕົກນ້ຳແລ້ວກະຂຶ້ນຍາກ ກະໄດ້ກວດກາເປັນປົກກະຕິແລ້ວ ເນາະ ເປັນກະເອົາເອງໃນແຈ້ງການຕ່າງໆທີ່ຜ່ານມາ
ຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ຍ້ອນຊາວບ້ານຕ້ອງການພື້ນທີ່ທຳກິນ ຈຶ່ງໄດ້ປູກກາເຟໃນທີ່ດິນຂອງລັດເຂດປ່າສະຫງວນຈຳນວນຫຼາຍຄອບຄົວ ໃນນັ້ນຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປັບໃໝ ສຶກ ສາອົບຮົມໃຫ້ເຂົ້າໃຈບໍ່ໃຫ້ບຸກລຸກທີ່ດິນຕື່ມອີກ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ ກະມີເທື່ອໜຶ່ງກະປັບໃໝຢູ່ປະມານ 10 ປາຍຄອບຄົວ ເຂົາກະວ່າເຊົາ ແຕ່ວ່າຄົນອື່ນຍັງບໍ່ເຊົາ ເຂົາກ ະເຮັດຕໍ່ອີກຫັ້ນນະ ເອີ ບໍ່ມີບ່ອນເຮັດ ເພິ່ນອ້າງອີກວ່າ ເງື່ອນໄຂດຽວຫັ້ນ ບໍ່ມີບ່ອນເຮັດ ມັນບໍ່ແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າກະມີພື້ນຖານ ມີທົ່ງນາແລ້ວກະມີດິນບ່ອນອື່ນຫຼາຍຕອນແລ້ວ ມີຕ້ອງໃຫ້ໜ້າ ເປັນພື້ນຖານແລ້ວ ຕ້ອງໃ ຫ້ທົ່ງນາຫັ້ນນະ ມັນບໍ່ມີ ຊິບໍ່ວ່າ ເວົ້າເຖິງການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຍານາງບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວວ່າ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຕຈິງແຕ່ປີ 2021 ເຖິງປີ 2023 ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 395,350 ຕອນ ເທົ່າກັບ 24.70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຜນການຫ້າປີ 2021-2025 ຂະນະທີ່ແຜນການຫ້າປີທີ່ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນນັ້ນລະ ບຸວ່າ ຈະອອກໃບຕາດິນໃຫ້ສຳເລັດເພີ່ມຕື່ມອີກ 1,600,000 ຕອນ ຈາກສຳມະໂນຕອນດິນທີ່ເກັບກຳໄດ້ທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ 3 ລ້ານປາຍຕອນ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອອີກ 1 ລ້ານ 5 ແສນປາຍຕອນ ແມ່ນຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນສ ຳເລັດແລ້ວ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຍານາງບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດເມື່ອວັນທີ 6 ພຶດສະຈິກາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທີ 5 ມົກກະຣາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ຫຼື ADB ອະນຸມັດເງິນກູ້ຢືມຈຳນວນ 1,382,696 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 28 ຕື້ປາຍກີບ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງໂຄງການກໍ່ສ້າງໄຟສັນຍາ ນຈະລາຈອນແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນນັ້ນ 1 ການຕິດຕັ້ງໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ 41 ຈຸດໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ ປະກອບມີຈຸດລະບົບໄຟສັນຍານບຸລິມະສິດໃໝ່ 28 ຈຸດ ລະບົ ບໄຟສັນຍານປົກກະຕິໃໝ່ 8 ຈຸດ ເກົ່າ 5 ຈຸດ 2 ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄວບຄຸມລະບົບ ເຊັ່ນ ຕູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງ magnetic loop ໃສ່ພື້ນທາງ ແລະ 3 ຕິດຕັ້ງເສົາ ດອກໄຟ ສາຍໄຟ ແລະ ອື່ນໆ ໂຄງການດັ່ງກ່າວເຄີຍມີການລາຍງານໃນກ ອງປະຊຸມຂອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ ເພື່ອຂຶ້ນແຜນປັບປຸງໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນະຄອນຫຼວງວຽ ງຈັນ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນວັນທີ 22 ມັງກະລານີ້ວ່າ ມັນກໍເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ວ່າໃຫ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ເພາະວ່າລະບົບໄຟອຳນາດ ສົມມຸດວ່າໄຟແດງສະເໝີກັນຈັ່ງຊີ້ມັນຈະ ລະບົບການສັນຈ ອນ ມັນຈະ ຈະບໍ່ຮູ້ວ່າທິດທາງໃດເນາະ ອື ນັກຂັບຂີ່ຫັ້ນນະ ສ່ວນຫຼາຍນັກຂັບຂີ່ຈະ ມັນຈະແລ່ນແບບວ່າທາງຊ້າຍກໍໄປ ທາງຂວາກໍໄປນີ້ນະ ມັນກໍເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ພາເກີດອຸບັດຕິເຫດ ນີ້ລະບົບໄຟແຕ່ແມ່ນເຮົາຈ ະປ່ອຍ ມັນຈະປ່ອຍເປັນ ເປັນເລນເນາະ ສົມມຸດວ່າທິດນີ້ໄປ ປ່ອຍທິດນີ້ ແລະ ສາມທິດນີ້ຈະແດງເນາະ ຈະບໍ່ໃຫ້ໄປ ມັນຈະຫຼຸດຜ່ອນບັນດາການເກີດອຸປະຕິເຫດ ຄື ຄືວ່າໄດ້ຍິນຢູ່ວ່າເພິ່ນຂຶ້ນແຜນປັບປຸງນີ້ນະ ຜູ້ໃ ຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນກ່າວເຖິງບັນຫາໄຟສັນຍານຈະລາຈອນເປ່ເພວ່າ ປັດຈຸບັນຍັງພົບເຫັນໄຟສັນຍານຈະລາຈອນເປ່ເພ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ບາງເຂດ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບ ສົນ ບໍ່ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍສະເພາະຊົ່ວໂມງເລັ່ງດ່ວນ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ໄຟແດງສີ່ແຍກສີດຳດວນ ໂຕນັ້ນເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຫັນສ້ອມແປງ ອ່າ ມີ ຈຸດດຽວນັ້ນແຫຼະ ໝາຍຄວາມວ່າມັນຕາຍ ມັນບໍ່ຂຽວ ບໍ່ແດງ ບໍ່ເຫຼືອງ ບໍ່ມີໄຟ ເລື່ອງໄຟອຳນາດນີ້ມັນກໍກຳນົດ ອ່າ ທິດທາງຂອງນັກຂັບຂີ່ໄດ້ເນາະ ຜູ້ແລ່ນທາງເອກທາງຫຼັກຈັ່ງຊີ້ ຫຼືວ່າທາງຄົບທາງແຍກ ຜູ້ທາງນ້ ອຍຊິໄປທາງໃຫຍ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ກໍໄດ້ລໍຖ້າກັນ ຈັ່ງຊົ່ວໂມງເລັ່ງດ່ວນບໍ ຈັ່ງຊີ້ ຕອນຊິໄປການບໍ ຫຼືວ່າເລີກການຈັ່ງຊີ້ນະ ຕອນເຊົ້າ ຕອນແລງ ຍັງມີບັນຫາແລ້ວ ລົດຕິດ ປະມານປາຍເດືອນສິງຫາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ເຄີຍເກີ ດອຸປະຕິເຫດຢູ່ສີ່ແຍກໄຟແດງສີບຸນເຮືອງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ເຮັດໃຫ້ລົດໃຫຍ່ຕຳແມ່ມານຖືພາ ໂດຍສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງກໍຍ້ອນໄຟສັນຍານຈະລາຈອນເປ່ເພ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ດັ່ງຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນອີກທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວເຖິງໄຟສັນຍານຈະລາຈອນຢູ່ສີ່ແຍກໄຟແດງສີບຸນເຮືອງວ່າ ມັນເປ່ເພບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ແບບຖາວອນ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນວ່າ
ມັນຈະມີບາງຈຸດທີ່ເສຍຫາຍແລ້ວຍັງບໍ່ໄດ້ສ້ອມ ຈະມີຫຼາຍຈຸດຢູ່ແຖວສີບຸນເຮືອງ ຈະມີບາງຄັ້ງເຂົາກໍສ້ອມແລ້ວ ບາງຄັ້ງເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ສ້ອມ ດຽວກໍມິດເລີຍ ດຽວກໍເປີດເປັນໄຟຄ້າງໄວ້ມາບໆ ຊາວບ້ານໃນນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່າວວ່າ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີແຜນປັບປຸງໄຟສັນຍານຈະລາຈອນເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ເພາະຕົວເອງຢາກເຫັນໄຟສັນຍານຈະລາຈອນເຮັດວຽກປົກກະຕິ ໄດ້ມາດຕະຖານ ແຕ່ເວົ້າສະເພາ ະເລື່ອງອຸປະຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນ ເກີດຈາກໄຟສັນຍານຈະລາຈອນເປ່ເພ ກໍບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ທັງໝົດ ຍ້ອນບາງເທື່ອອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄົນບໍ່ມີວິໄນ ເປັນຕົ້ນເມົາແລ້ວຂັບ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນມື້ດຽ ວກັນວ່າ ດີແຫຼະ ມັນ ມັນເວີກມັນກະດີແບບນະ ເຮັດໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ມັນຄັກ ລະບົບມັນອັນດຽວກັນ ໃຫ້ມັນມາດຕະຖານ ສະດວກສະບາຍ ບໍ່ມີຫາງສຽງ ມີງົບປະມານ ເຮົາເຮັດໄດ້ມັນກະດີ ມັນກະມີຫຼາຍປະເດັນ ໄຟດີ ແຕ່ວ່າຄົນບໍ່ມີວິໄນ ກໍຄືກັນ ເມື່ອວັນທີ 17 ມົກກະລາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ປະຊາຊົນສ່ອງແສງຜ່ານໜັງສືພິມລາວພັດທະນາວ່າ ໄຟສັນຍານຈະລາຈອນສີ່ແຍກທົ່ງຂັນຄຳ ເມືອງຈັນທະບູລີ ເປ່ເພ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນແອ ອັດ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ເມື່ອປີ 2022 ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາລາຍງານວ່າ ໄຟສັນຍານຈະລາຈອນຢູ່ສີ່ແຍກທາດດຳ ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ສີ່ແຍກໜອງດ້ວງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີລັກສະນະຫຼຸດອອກຈາກເສົາ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ການໄດ້ ລວມໄປເຖິງໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ ຢູ່ສາມແຍກດົງປາແຫຼບ ສີ່ແຍກສີບຸນເຮືອງ ສີ່ແຍກຮ່ອງໄກຍະສິນ ແລະ ສີ່ແຍກຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ເມືອງຈັນທະບູລີ ເປ່ເພໂດນກວ່າ 3 ເດືອນ ອີກທັງໄຟສັ ນຍານຈະລາຈອນສີ່ແຍກຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ສີ່ແຍກໜອງດ້ວງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ກໍເປ່ເພເຊັ່ນກັນ ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງໄຟສັນຍານຈະລາຈອນແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງນະຄອ ນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ ຈະໃຊ້ເວລາໃນການກໍ່ສ້າງ 10 ເດືອນ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍຄືບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ ທາປາໂກ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງໄດ້ສຳຫຼວດຄືນພື້ນທີ່ ແລະ ຈຸດທີ່ກໍ່ສ້າງແລ້ວອອກແບບ ເພື່ອນຳສະເໜີໂ ຄງການຮັບຮອງພາຍໃນ 60 ວັນ ຫຼັງຈາກເຊັນສັນຍາ ເມື່ອວັນທີ 18 ມົກກະລາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບໄປແລ້ວນັ້ນແມ່ນພາກຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີຈັດມາສະເໜີທ່ານ
ຊາວລາວຕິດເຊື້ອ HIV

ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ຫຼື ເອດໃນປະເທດລາວລາຍໃໝ່ 1,757 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ມີທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ແລະ ປັດຈຸບັນກຸ່ມທີ່ຍັງສ່ຽງທີ່ສຸດກໍຍັງເປັນຊາຍຮັກຊາຍ ສາເຫດທີ່ຍັງມີການຕິດເຊື້ອ HIV ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ ແຕ່ລະປີ ກໍຍ້ອນວ່າບາງຄົນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນ ແລະ ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ HIV ຫຼາຍຄົນຍັງຄິດວ່າເຊື້ອ HIV ເປັນເລື່ອງທີ່ໄກໂຕ ແລະ ບາງຄົນເມື່ອຕິດເຊື້ອ HIV ແລ້ວກໍບໍ່ຮູ້ໂຕ ບໍ່ໄປກວດເລືອດ ແລ້ວຍັງປ່ຽນຄູ່ ນອນຫຼາຍຄົນໄປອີກໂດຍບໍ່ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ກໍເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນກັບຄູ່ນອນໄດ້ ຈຶ່ງເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວຍັງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ລາຍໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ດັ່ງເຈົ້າ ໜ້າທີ່ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຕ້ານເອດທ່ານໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜູ້ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນວັນທີ 4 ທັນວານີ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ວ່າຕິດເຊື້ອ HIV ລາຍໃໝ່ ຈະບໍ່ແມ່ນແຕ່ເພດຊາຍຮັກຊາ ຍເນາະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຍິງ ຫຼື ວ່າຜູ້ຊາຍ ໂລກເອດເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນໂລກທີ່ໄກໂຕ ບາງຄົນຈະອາດຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລ້ວກໍຍັງຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນໂຕນີ້ບໍ່ທົ່ວເຖິງ ຫຼາຍຄົນເນາະກະບໍ່ຮູ້ສະຖານະຕົວ ເອງ ປ່ຽນຄູ່ນອນຫຼາຍໆຄົນໂດຍທີ່ບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ດຽວນີ້ຫັ້ນໄວໜຸ່ມ ໂຕເລກຂອງເຮົານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຕ້ານເອດທ່ານນີ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມອີກວ່າ ປີນີ້ທາງການກໍມີການລົນນະ ລົງໃນລັກສະນະບໍ່ຢາກໃຫ້ສັງຄົມຈຳແນກ ຫຼື ລັງກຽດຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ເພາະເຊື້ອ HIV ຈະຕິດຕໍ່ໄດ້ 3 ທາງຄື ທາງເພດສຳພັນ ທາງເລືອດ ແລະ ຈາກການຖືພາແມ່ສູ່ລູກ ແລະ ທາງການກໍຍັງມີການລົງໂຄສະນາໃຫ້ຂໍ້ມູ ນກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ HIV ຕາມເຂດບ້ານ ແລະ ຕາມເຂດໂຮງຮຽນ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອໃຫ້ໄວໜຸ່ມໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຈັກປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ HIV ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີເພດສຳພັນຄວນໃສ່ຖົງຢາງອ ະນາໄມ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າຊາວໜຸ່ມເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຂໍ້ມູນໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອ HIV ແລະ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈໃນຂໍ້ມູນ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຍັງລົງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຄືເກົ່າທຸກປີ ປີນີ້ຄຳຂວັນມັນກ່ຽວກັບ ອັນ ນະ ເຮົາລົນນະລົງບໍ່ໃຫ້ມີການຈຳແນກລັງກຽດອີ່ຫຍັງປະມານນີ້ແຫຼະເນາະ ຄືພວກເຮົາເນາະ ໃນນາມທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ ພວກເຮົາໄປລົງໂຄສະນາຈັ່ງຊີ້ ຕາມໂຮງຮຽນ ຫຼືວ່າຕາມບ້ານຈັ່ງຊີ້ ເຂົາເຈົ້າຈະບອກວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເອົາມາເຮັດຫຍັງ ເຂົາເຈົ້າຈະປະຕິເສດແບບນີ້ຕະຫຼອດ ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ ກໍໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງການຕິດເຊື້ອ HIV ຫຼື ເອດ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ໃນການຍຸຕິຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ HIV ຂອງປະເທດລາວ ທີ່ທາງການລາວຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ຮອດປີ 2023 ຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍ ເຊິ່ງທາງການລາວກໍຍັງຕ້ອງເນັ້ນໃຫ້ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມເມື່ອມີເພດສຳພັນຢູ່ ແລະ ພວກກຸ່ມສ່ຽງຄວນໄປກ ວດກາໃຫ້ຮູ້ສະຖານະໂຕເອງວ່າຕິດເຊື້ອຫຼືບໍ່ ເພື່ອຈະໄດ້ກິນຢາປ້ອງກັນ ຈຶ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອໄດ້ ໃນການຍຸຕິການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ HIV ທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ເນັ້ນໂດຍການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໃນເວລາມີເພດສຳພັນ ການກິນຢາປ້ອງກັນ ໃຫ້ກຸ່ມປະຊາກອນສ່ຽງເຂົ້າເຖິງການກວດເລືອດ ໃຫ້ຮູ້ສະຖານະພາບການຕິດເຊື້ອ HIV ທ່ານ ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ ອີງໃສ່ຜົນການຄິດໄລ່ຄາດຄະເນທາງດ້ານການລະບາດວິທະຍາຂອງ AEM ODO ຂອງ UNA ປະຈຳປີ 2023 ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ກໍຍັງມີລະດັບການຕິດເຊື້ອ HIV ຢູ່ 0.39 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກຸ່ມປະຊ າກອນທົ່ວໄປ ເຊິ່ງມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15-49 ປີ ແລະ ອົງການດັ່ງກ່າວຄາດຄະເນຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ແມ່ນ 17,927 ຄົນ ໃນແຕ່ລະປີພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີຈຳນວນສະສົມ ແລະ ມີຜູ້ປິ່ນປົວໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ HIV ຈຳນວນ 10,130 ຄົນ ຢູ່ໃ ນສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ 22 ແຫ່ງ ໃນ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດລາວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຍັງຄິດວ່າເຊື້ອ HIV ເປັນເລື່ອງໄກໂຕ ແລະ ບາງຄົນກໍພໍຮູ້ຂໍ້ມູນໃນການປ້ອງກັນ ດັ່ງຊາຍ ຮັກຊາຍທ່ານໜຶ່ງກໍກ່າວວ່າ ເລື່ອງການຕິດເຊື້ອ HIV ນີ້ ໂຕເອງກໍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ ຮູ້ແຕ່ວ່າຕິດຕໍ່ໄດ້ທາງເພດສຳພັນ ແລະ ໂຕເອງບໍ່ໄດ້ໄປຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງ ກໍບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຢ້ານວ່າຈະຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ ຖ້າມີເພດສຳພັນກໍຈະ ມີກັບຄົນຮັກຂອງໂຕເອງ ແລະ ກໍປ້ອງກັນໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ຄ່ອຍໃສ່ໃຈເລື່ອງອັນຈຳພວກນີ້ປານໃດແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ເອີ ຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນເນາະ ສຳລັບເຮົາກໍບໍ່ຄ່ອຍມີກຸ່ມສ່ຽ ງແບບນັ້ນຫັ້ນນະ ສ່ວນຫຼາຍກໍໃສ່ຖົງ ຂະນະທີ່ໄວໜຸ່ມລາວອີກທ່ານໜຶ່ງກໍກ່າວວ່າ ກໍຮູ້ສຶກຢ້ານການຕິດເຊື້ອ HIV ຢູ່ ແຕ່ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ໄປມີເພດສຳພັນມົ້ວ ກໍຈະບໍ່ສ່ຽງ ແລະ ຖ້າຮູ້ວ່າຄົນນັ້ນຕິດເຊື້ອ ໂຕເອງກໍຮູ້ສຶກບໍ່ໄດ້ ລັງກຽດ ເຊິ່ງກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບທີ່ບຸກຄົນ ທີ່ຜ່ານມາຂໍ້ມູນຂອງທາງການກໍຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ ເພາະວັນທີ 1 ທັນວາທີ່ຜ່ານມານີ້ກໍບໍ່ເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກລັດລົງໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຖາມວ່າເປັນຕາຢ້ານບໍ່ ກໍເປັນຕາຢ້ານ ແຕ່ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ ໄປມົ້ວກັບເຂົາ ເຖິງຊິໃກ້ໄດ້ ຫຼິ້ນນຳໄດ້ແຫຼະ ບໍ່ຢ້ານ ບໍ່ລັງກຽດດອກ ຄຳວ່າວັນທີ 1 ທີ່ຜ່ານມາ ກໍບໍ່ເຫັນໄດ້ເອົາຫຍັງລົງນີ້ລະ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍໄດ້ມີແຜນຍຸດທະສາດການຕອບໂຕ້ການ ຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອ HIV ຕັ້ງແຕ່ປີ 2021 ຫາປີ 2030 ໃນນັ້ນມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອ HIV ຫຼື ເອດ ມີສະຖານທີ່ບໍລິການກວດເລືອດຊອກຫາການຕິດເຊື້ອ HIV ທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຈຳນວນ 191 ແຫ່ ງ ລວມທັງໝົດ 123 ເມືອງ ມີການຂະຫຍາຍການບໍລິການການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ມີການຂະຫຍາຍການກວດກາເຊື້ອ HIV ໂດຍສະໜອງອຸປະກອ ນກວດກາເຊື້ອ HIV ດ້ວຍໂຕເອງ ແລະ ການບໍລິການການໃຫ້ຢາປ້ອງກັນກ່ອນການສຳຜັດເຊື້ອ HIV ໃນກຸ່ມປະຊາກອນສ່ຽງ ມີການຊັກຊວນຄູ່ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ມາກວດຫາເຊື້ອ ມີລະບົບການເຝົ້າລະວັງການຕິດເ ຊື້ອໃໝ່ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ມີການລົງຕິດຕາມຢ້ຽມຢາມຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການລັງກຽດຂອງສັງ ຄົມ ສ່ວນໃນປີ 2022 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 1,748 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2021 ປະມານ 13 ສ່ວນຮ້ອຍ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພດຊາຍ ກວມເອົາ 64 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ໂດຍມີອາຍຸລະຫວ່າງ 29-39 ປີ ສະບາຍດີ ກ່ອນຈະປິດທ້າຍລ າຍການສຳລັບພາກນີ້ ສີວິໄລຂໍມອບເພງມ່ວນໆເພງໜຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ຂັບຮ້ອງໂດຍ ກິວົງ ໃຫ້ແກ່ທຸກໆທ່ານທີ່ກຳລັງຮັບຟັງລາຍການຂອງພວກເຮົາໃນຂະນະນີ້ ເຊີນທ່ານຫາຄວາມສຳລານໄດ້ເລີຍ ພ ຣະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ຫຼື ເຈົ້າຟ້າຫຼ້າທໍລະນີ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປນັ້ນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ນະຄອນຫຼວງພະບາງສ່ຽງຕໍ່ການທີ່ຈະເສຍຖານະມໍລະດົກໂລກ ຍ້ອນການພັດທະນາຫຼາຍເກີນໄປ ນ້ຳມັນກາຊວນຍັງສືບຕໍ່ຂາ ດແຄນ ຜູ້ໃຊ້ລົດຍັງລຽນຄິວເຕີມນ້ຳມັນ ຫຼື ຂ້າມໄປເຕີມນ້ຳມັນຢູ່ໄທ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການ ອີກໃໝ່ ຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາ ດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸກສະຫວັດດີ ຈົ່ງມີແດ່ທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ